ໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະພາກັນໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃສ່ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ພວກອຸດສາຫະກຳລົດທັງຫຼາຍກໍແມ່ນໄດ້ພາກັນສັງເກດເຫັນເປັນແນວນັ້ນ ແລະ ກໍໄດ້ສົ່ງລົດອອກມາໂດຍທີ່ມີເກືອບວ່າທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທ່ານ Jim Buczkowski ຜູ້ອຳນວຍການລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງບໍລິສັດລົດ Ford ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນພາກັນອອນຊອນກັບປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ ເວລາພວກເຮົ າຕ້ອງການຫຍັງ ໂດຍການກົດປຸ່ມນີ້ ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແລ່ນໄປຫັ້ນມານີ້ ຈັບນັ້ນຈັບນີ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງອີກ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບໍລິສັດລົດ Ford ໄດ້ນຳສະເໜີລົດລຸ້ນໃໝ່ Ford Pass ເປັນ ລົດລຸ້ນທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບລະບົບມືຖື ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນການຊອກຫາ ແລະ ບ່ອນຈ່າຍເງິນຄ່າຈອດລົດ ເປັນຕົ້ນ All right, here's the details of what the charges will be and so on. And then I submit. ສິ່ງນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ສຳລັບຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້ ແລະ ຂ້ອຍກໍຈະປະຕິບັດຕາມລະຫັດທີ່ບອກມາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຫາບ່ອນຈອດລົດໄດ້

ຈາກນະຄອນນິວຢອກ ຫຼືວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີກະແຈພຽງດອກດຽວ ແລະ ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນນະຄອນ Detroit ຢາກເຂົ້າໄປໃນລົດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະສາມາດເປີດລັອກໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປໄດ້ຈາກລັດນິວຢອກພີ້ ການໃຫ້ບໍລິການໃນລົດຈະສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລະບົບ 4G LTE ໄດ້

ຕົນກຳລັງຂັບລົດ ຊຶ່ງດຽວນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງປະສົບການໃນການຕິດຕໍ່ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດລະ ໃນດ້ານຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວ ທ່ານ Buczkowski ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະໃຫ້ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເພື່ອຈະສ້າງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສະເພາະຂຶ້ນ ເກັບກຳປະສົບການສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນທີ່ສຸດ ນັ້ນມັນເປັນທາງເລືອກສຳລັບລູກ ຄ້າແຕ່ລະຄົນ ສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກບາງທ່ານແລ້ວ ນັ້ນບໍ່ຖືວ່າມີບັນຫາເລີຍ There certainly is a factor where a younger consumer is much more comfortable giving up a lot more ທ່ານນາງ ສະເຕຟານີ ບຣິນລີ ນັກວິໄຈອາວຸໂສຂອງບໍລິສັດ IHS Automotive ກ່າວວ່າ ແນ່ນອນ ມັນມີຫຼາຍໆຢ່າງ ບ່ອນທີ່ພ ວກບໍລິໂພກໄວຮຸ່ນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນການທີ່ວ່າ ເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວບໍ່ຈຳເປັນ ທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕ່າງໆນຳ ຫຼາຍກວ່າພວກບໍລິໂພກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ທີ່ວ່າທ່ານຈະເຫັນນິໄ ສທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນນີ້ ທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ ພາຍໃນລົດນັ້ນ ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ມັນຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍສ່ຳໃດ ໃນອຸປະກອນມືຖືຈະມ າບໍລິການພວກເຮົາ ບາງທີຄຳຖາມດຽວອາດມີພຽງແຕ່ວ່າ ແມ່ນໃຜລະຈະເປັນຜູ້ຂັບ? ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA